ສະບາຍດີ ກໍກັບມາພົບກັນອີກຄັ້ງກັບໂຄດລາວພອດແຄສ ຕອນນີ້ເປັນຕອນພິເສດ ຕອນກັກໂຕຢູ່ເຮືອນ ອອກໄປໃສໄກບໍ່ໄດ້ ແຕ່ກໍຍັງຢາກຫາຄົນລົມນຳ ມື້ນີ້ເລີຍສຳພາດອາຈານສຸລິຍາຜ່ານທາງໂທລະສັບມືຖື ຂ້ອຍມີຄວາມສົງໄສຕັ້ງດົນແລ້ວວ່າ ອາຈານສຸລິຍາເປັນອາຈານສອນສິລະປະ ເປັນທັງສິລະປິນງານຮ່ວມສະໄໝ ເປັນນັກເລົ່າເລື່ອງ ແລະ ອີກຫຼາຍໆຢ່າງ ແຕ່ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມີຄົນເອີ້ນເພິ່ນວ່າ Mister Buffalo ຫຼື Buffalo Man Buffalo ແປຕ າມຕົງກໍຄືຄວາຍ ຄວາຍໂຕນີ້ກຳເນີດຂຶ້ນມາໄດ້ແນວໃດ ແລະ ມັນໄດ້ນຳພາອາຈານສຸລິຍາໄປໃສແດ່ ພວກເຮົາມາຮັບຟັງຄຳຕອບພ້ອມກັນເລີຍ
ຄັນຊິເວົ້າແລ້ວມັນເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ປີ 2010 ທີ່ວ່ານະ ເຮົາໄດ້ ໄດ້ທຶນໄປ residency ຢູ່ຍີ່ປຸ່ນເນາະ ສອງເດືອນເຄິ່ງ ຕອນນັ້ນຫັ້ນລະແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບພວກສື່ ຫຼື ອານິເມຊັນ ຫຼື ວິດີໂອເທື່ອ ຕອນນັ້ນເປັນອາຈານໃໝ່ ເນາະ ສອນແຕ້ມຮູບ ຈົບ ຈົບແຕ້ມ ພໍດີຈັກຕິດລຸກຟຸບແນວໃດເນາະ ສະເໜີແນວຄິດໄປ ລະວ່າຊິໄປເຮັດອານິເມຊັນຫັ້ນນະ ເຮັດວິດີໂອນະ ທັງໆທີ່ຕົວເອງບໍ່ມີຄວາມຮູ້ດ້ານນີ້ຈັກໜ້ອຍເລີຍເນາະ ລະເຂົາເຈົ້າເ ລືອກໄປຢູ່ຍີ່ປຸ່ນຫັ້ນ ກະເລີຍໄປພຸ້ນ ເງື່ອນໄຂກະຄືເຂົາເອົາທຶນຫຍັງທຸກຢ່າງໃຫ້ເຮົາໝົດເນາະ ມີເງິນເດືອນ ມີຫຍັງໃຫ້ ແຕ່ວ່າກ່ອນເຮົາຈະກັບສອງອາທິດ ເຮົາຕ້ອງໄດ້ເປີດວາງສະແດງຜົນງານຂອງເຮົ າ ວ່າເຮົາຊິເຮັດອີ່ຫຍັງ ແຕ່ວ່າຕອນນັ້ນຂ້ອຍສະເໜີໄປເຮັດອານິເມຊັນເນາະ ເວລາໄປລະກະດ້ວຍຄວາມຄິດຕອນຢູ່ລາວກັບໄປພຸ້ນມັນກະຕ່າງກັນເນາະ ໄປພຸ້ນເຮົາມຶນເລີຍ ເຮົາບໍ່ຮູ້ຫຍັງ ໄປຢູ່ຜູ້ດຽວ ເຂົ າກະໃຫ້ເວລາອິດສະຫຼະນະ ເຕັມ ເຕັມທີ່ ວ່າເຈົ້າເຮັດຫຍັງເຈົ້າເຮັດ ເຂົາມີເງິນໃຫ້ເນາະ ເງິນກະຖືວ່າພໍຫັ້ນແຫຼະ ເລື່ອງການເຮັດຜົນງານຫຍັງຕ່າງໆ ກະເລີຍ ກະນັ່ງຄຶດນອນຄຶດຢູ່ ທັງອາກາດກະໜາວ ໄ ດ້ເປັນອາທິດ ກະເລີຍຄິດວ່າ ເອີ ຄັນຊັ້ນ ເຮົາໄປຫາຜູ້ໃດ ເຂົາກະວ່າເຮົາມາແຕ່ໄທ ມາແຕ່ຫວຽດ ມາແຕ່ຫຍັງ ເຂົາບໍ່ຮູ້ຈັກລາວຊ້ຳຊີ້ນະ ທັງໆທີ່ວ່າເຮົາປົດປ່ອຍມາເປັນສາມສີ່ສິບປີແລ້ວ ກະເລີຍຄິດວ່າ ເອີ ຊັ້ ນກະເອົານະ ຄວາມເປັນລາວ ຫຼື ເປັນເອກະລັກລາວທີ່ເຮົາຄຸ້ນເຄີຍຕອນເຮົາເປັນ ຍັງນ້ອຍເນາະ ເອົາມາໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເບິ່ງຊີ້ນະ ກະເລີຍຄິດໄອເດຍເຮັດອັນນະ ເດັກລ້ຽງຄວາຍເນາະ ກະຄືເອົາໂຕເອ ງນີ້ແຫຼະ ຊື່ກະຊື່ຕົວເອງນີ້ແຫຼະ ທີ່ວ່າເປັນຢູ່ໃນອານິເມຊັນໂຕທຳອິດນະ ທ້າວສົມຊາຍກັບທ້າວຄວາຍຫັ້ນແຫຼະ ທີ່ໄປເລາະຢູ່ຍີ່ປຸ່ນຫັ້ນ ມາປັ້ນເປັນໂຕກາຕູນ ເປັນໂຕນ້ອຍໆ ໂຕຕົ້ນສະບັບມັນດຽວນີ້ມັນຢູ່ໂຕກຽ ວພຸ້ນ ລະເປັນທ້າວຄວາຍຫັ້ນ ບາດນີ້ເວລາເຮັດມາລະກະ ທີ່ວ່າມັນ ມັນເປັນໄອເດຍທຳອິດທີ່ວ່າຄຶດເຮັດຫັ້ນນະ ກະເລີຍ ຄັນຊິວ່າປະສົບຜົນສຳເລັດບໍ່ ແຕ່ວ່າມັນເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນເນາະ ກະເລີຍນັ້ນນະ ສືບຕໍ່ຫຼັ ງຈາກກັບມາຈາກຍີ່ປຸ່ນ ລະກະມາເຮັດ ມານະ ມາປັ້ນຄວາຍຢູ່ໂຮງຮຽນວິຈິດສິນຫັ້ນ ໂດຍ ໂດຍທີ່ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງປັ້ນດິນເຜົາ ເພາະຢາກໃຫ້ນັກຮຽນເຫັນ ກັບອາຈານຢູ່ຫັ້ນເພິ່ນເຫັນໄດ້ວ່າ ຮຽນປັ້ນດິນເ ຜົາກະບໍ່ໄດ້ມີແຕ່ສະເພາະວ່າຊິສອນການປັ້ນເຕົ້າດອກໄມ້ຊື່ໆຊີ້ນະ ມັນສາມາດເຮັດໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ ກະເລີຍໄປນັ່ງປັ້ນຄວາຍຢູ່ຫັ້ນປະມານເດືອນໜຶ່ງນີ້ແຫຼະ ໄດ້ຄວາຍ 74 ໂຕ ລະກະ ໄດ້ຖືກເຊີນເອົາໄປວາງສ ະແດງຢູ່ສິງກະໂປ ຫຼັງຈາກໄປສິງກະໂປກັບມາແລ້ວເນາະ ກະຖືກເອົາໄປວາງສະແດງຢູ່ອັນ ຢູ່ຈີນ ຢູ່ເກົາຫຼີ ຢູ່ຫຍັງຊີ້ນະ ໂຕທີ່ເປັນຄວາຍແທ້ໆຫັ້ນລະແມ່ນ ເອີ ເປັນເປັນຄວາຍທີ່ເປັນນັ້ນ ເປັນຫຸ່ນຫັ້ນລະແມ່ນ ເອົາໄປວາງຢູ່ສິງກະໂປເນາະ ສ່ວນພວກອັນ ໄປເກົາຫຼີ ໄປຈີນ ໄປ ປະເທດອື່ນຫັ້ນລະແມ່ນເປັນຮູບຖ່າຍ ເພາະວ່ານັ້ນ ອັນນ່າ ວຽກຂອງເຮົາຫັ້ນມັນມີສອງສາມອັນຊ້ອນກັນ ກະຄືເວລາເຮັດອັນນ່າ ໂຕຄາແຣັ ກເຕີຂຶ້ນມາແລ້ວເນາະ ເຮົາຈະເຮັດເປັນສະຕັອບໂມຊັນ ເຮັດສະຕັອບໂມຊັນ ລະເຮັດເປັນການຈັດວາງຊີ້ນະ ໃນເມື່ອເຮັດສະຕັອບໂມຊັນແລ້ວ ມັນຈະມີຮູບຖ່າຍຢູ່ໃນຫັ້ນ ລະກະເລືອກເອົາຮູບຢູ່ໃນສະຕັອ ບໂມຊັນຫັ້ນແຫຼະ ມາເຮັດເປັນ ອ່າ ເຊັດຂອງຮູບຖ່າຍທີ່ຈະເອົາໄປວາງສະແດງຫັ້ນນະເນາະ ກະເລີຍວ່າມັນເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ໂຕນີ້ ບາດນີ້ເວລາ ໄດ້ໄປວາງສະແດງຢູ່ຫັ້ນຢູ່ນີ້ຫຼາຍ ເຂົາເຈົ້າກະຮູ້ຈັກເນາ ະ ຄົນເລີ່ມຮູ້ຈັກ ຄົນເລີ່ມອັນນ່າ ໃນວົງການຂອງສິລະປະຫັ້ນ ເຂົາເຈົ້າເລີ່ມ ເລີ່ມຮູ້ຈັກ ເຂົາເຈົ້າເຫັນຄວາຍລະເຂົາເຈົ້າກະຄິດວ່າ ເອີ ສຸລິຍາໂລດ ຈັ່ງຊີ້ນະ ລະກະມີ ຈັກ ຈັກມັນມາແຕ່ໃສກະບໍ່ຮູ້ ອັນຊື່ທີ່ເວົ້າວ່ າ ມິສເຕີ ບັບ ບັບຟາໂລ ຫັ້ນນະ ເຂົາເຈົ້າລະເອີ້ນກັນເປັນແບບນັ້ນເນາະ ພວກອັນຕ່າງປະເທດ ຫຼື ພວກໝູ່ຫັ້ນ ເຂົາວ່າເປັນ Buffalo Man ປະມານນີ້ຊີ້ແຫຼະ ເວລານ່າ ເວລາວາງສະແດງຫັ້ນນະ ເພາະວ່າມັນກະໄດ້ໄປ ໄປ ວາງສະແດງ ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນໃຫ້ແມ່ນມາຈາກຍີ່ປຸ່ນເນາະ ລະກະວາງສະແດງຢູ່ລາວ ຢູ່ວຽງຈັນນີ້ ລະກະໄດ້ໄປວາງສະແດງຢູ່ສິງກະໂປ ໄປຊາງອານ ໄປ ເອີ ເກົາຫຼີເນາະ ໄປໄທ ໄປກຸງເທບ ມັນກະກັບໄປກັບມ ານະ ໄປວາງສະແດງ ລະກະ ຈົນວ່າດຽວນີ້ກະໄປ ມີໄປອົດສະຕາລີເນາະ ໄປພູຊານ ໄປອັນນ່າ ເມືອງມີຫຍັງອີກ ເມືອງໂຕໜຶ່ງຢູ່ ຢູ່ເກົາຫຼີ 2 ເມືອງ ເຂົາເຈົ້າເປັນງານໃຫຍ່ເລີຍທີ່ຢູ່ຫັ້ນ ກະຖືວ່າປະສົບຜົນສຳເ ລັດໃນ ໃນຂັ້ນໜຶ່ງໃນການເຮັດວຽກໂຕນີ້ ມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2 2010 2011 ທີ່ວ່າເລີ່ມການທີ່ເຮັດເປັນສັນຍາລັກຂອງງານສິລະປະ ແລ້ວເນາະ ມັນເປັນຊື່ ຊື່ສັນຍາລັກຂອງໂຕເອງຫັ້ນນະ ບາດນີ້ ອັນ ຫຼັງຈາກກັບມາແຕ່ຍີ່ປຸ່ນປີ 2012 ເຮົາກະໄດ້ທຶນຂອງອັນນ່າ ຢູນີເຊັບຫັ້ນ ກະຄືເອົາໂຕຄວາຍນີ້ແຫຼະໄປນຳສະເໜີເນາະ ນຳສະເໜີໃນການສ້າງສື່ການຮຽນການສອນໃຫ້ ໃຫ້ ໃຫ້ເດັກນ້ອຍກ່ອນໄວຮຽນຫັ້ນນະ ໂດຍນຳໃຊ້ໂຕສັນຍາລັກຂອ ງໂຕຄວາຍນີ້ເປັນ ເປັນໂຕເອກ ໂຕເອງຄິດວ່າມັນ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ຢູ່ຕິດພັນກັບວິຖີຊີວິດຂອງຄົນລາວເຮົາໂດຍສ່ວນຫຼາຍຫັ້ນນະ ກະເລີຍວ່າເອົາ ຢາກເອົາໂຕສິ່ງທີ່ວ່າຄົນລາວສ່ວນຫຼາຍຕີຄວາມໝາຍຄວາມ ວ່າໂງ່ໃຫ້ຄວາຍຫັ້ນ ມາ ມາເປັນໂຕລະຄອນຫຼັກໃນການ ສື່ສານໃຫ້ກັບເດັກນ້ອຍເນາະ ໄດ້ຫຍັງແດ່ຈາກມັນນີ້ ກະຢາກວ່າມັນປ່ຽນຊີວິດຂ້ອຍເລີຍແຫຼະ ຄັນສິເວົ້າ ກະຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຕອນປີ 2010 ທີ່ເລີ່ມຄິດອັນນີ້ອອກ ມາຫັ້ນນະ ຄອນເຊັບໂຕງ່າຍໆນີ້ອອກມາ ກະ ເຮົາກະບໍ່ໄດ້ມີຫຍັງເລີຍເດ ກະແຄ່ນັກຮຽນຈົບ ອ່າ ວິຈິດສິນໃໝ່ໆນະ ເປັນອາຈານສອນໄດ້ປີສອງປີ ກະເລື່ອງຖານະຄອບຄົວທຸກຢ່າງກະບໍ່ທັນໄດ້ມີຫຍັງຊີ້ນະ ອ່າ ຈາກການເປັນນັກແຕ້ມຢູ່ ເຮັດແຕ້ມຮູບຂາຍຮູບໄປ ເມື່ອມາເຮັດໂຕນີ້ລະມັນ ມັນຮູ້ສຶກວ່າມັນ ມັນເປັນໂຕໜຶ່ງທີ່ ທີ່ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຊີວິດມັນປ່ຽນເລີຍຫັ້ນນະ ປ່ຽນເວົ້າເລື່ອງການເຮັດວຽກເຮັດງານແບບຕ່າງໆ ໝາ ຍຄວາມວ່າງານສິລະປະເນາະ ເຮົາ ເຮົາເຮັດຫັ້ນ ເປັນງານສິລະປະ ເປັນ Video Art ເປັນ ເອີ ເປັນ Animation Art ເນາະ ໃນເມື່ອໂຕນັ້ນມັນມີຊື່ສຽງແລ້ວຫັ້ນນະ ອາ ຄົນສ່ວນຫຼາຍ ຫຼືວ່າຄົນທີ່ເປັນອົງກອນ ຫຼືໂດຍສະເພາະເປັນ ຕ່າງປະເທດ ເຂົາເຈົ້າກະສົນໃຈ ເຂົາເຈົ້າຢາກສະໜັບສະໜູນບໍ ຫຍັງຕ່າງໆ ເຂົາຢາກໃຫ້ເຮົາຫັ້ນໄປເຮັດວຽກໃຫ້ ປະມານນີ້ແຫຼະ ນອກຈາກໂຕງານສິລະປະທີ່ເວົ້າມາຂ້າງເທິງຫັ້ນແລ້ວເນາະ ກະໄດ້ກ້າ ວເຂົ້າມາຢູ່ໃນວົງການຂອງການເຮັດສື່ ອາ ສຳລັບເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ສຳລັບເດັກນ້ອຍເນາະ ມັນກະ ເຂົາເຈົ້າວ່າແມ່ນມັນພາໄປ ກໍແມ່ນຫັ້ນແຫຼະ ກໍໄດ້ມີໂອກາດໄດ້ໄປເຢຍລະມັນ ໄປມູນິກ ສອງຄັ້ງເນາະ ໄ ປ ໄປຮຽນຮູ້ ໄປແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການສ້າງສື່ສຳລັບເດັກນ້ອຍຂອງເຢຍລະມັນຫັ້ນ ແລ້ວກະໄດ້ຖືກເຊີນໄປ ອາ ໄຕ້ຫວັນເນາະ ໄປຮ່ວມງານຫັ້ນນ່າ Children International TV ຫຍັງເກາະ Program for Children ຫັ້ນນະ ແລ້ວກະໄດ້ຖືກ ນອມ nominated ເປັນລ າຍການ ອາ ທີ່ວ່າດີທີ່ສຸດສຳລັບເດັກນ້ອຍຫັ້ນແຫຼະ ນະ ນະຕອນນັ້ນ ຄັນຊິເວົ້າແລ້ວຫັ້ນນະ ງານທີ່ເຮົາເຮັດຫັ້ນ ມັນຈະມີຢູ່ ຢູ່ 2 ອັນ ທີ່ວ່າຄຽງຄູ່ກັນໄປເນາະ ອັນທີ 1 ຫັ້ນແຫຼະ ແມ່ນວ່າ ນະປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນເຮັດສື່ສຳລັ ບ ກໍເອີ້ນວ່າເປັນສື່ ເປັນມີເດຍເນາະ ໃຫ້ ໃຫ້ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການເນາະ ແຕ່ວ່າອີກໂຕໜຶ່ງ ຖ້າວ່າຂ້ອຍມີເວລາຫວ່າງ ຂ້ອຍກໍຈະເອົາຄາແຣັກເຕີໂຕນີ້ຫັ້ນ ມາສ້າງສັນເປັນຜົນງານສິລະປະຂອງໂຕເອງ ໂດຍນຳ ໃຊ້ແນວຄິດ ກໍເອີ້ນວ່າຫຍັງ ເປັນ Conceptual Animation ຫຼືວ່າເປັນ ເປັນ ເປັນ Conceptual Art ນີ້ນະ ກະຄື ເອົາສັນຍະລັກຄວາຍ ທີ່ ທີ່ເຂົາຖືວ່າເປັນ signature ຂອງໂຕເອງນີ້ແຫຼະ ມາ ມາຕີຄວາມໝາຍເນາະ ຄືສ້າງເປັນງານສິລະປະ ແລ້ວກະເອົາໄປວ າງສະແດງຢູ່ຕ່າງປະເທດຊີ້ນະ ຄືຊ່ວງປີນີ້ເນາະ ທຳມະດາເຮົາຈະຖືກເຊີນໄປສອງບ່ອນເນາະ ໄປອັນນ່າ Bangkok ບຽນ Biennale ທີ່ຈະຈັດຢູ່ກຸງເທບຫັ້ນ ແລ້ວກະ ອີກໂຕໜຶ່ງຫັ້ນກະແມ່ນຈະໄປອັນນັ້ນ ປະເທດເກົາຫຼີອີກ ແຕ່ ວ່າກໍມາຕິດອັນ ໂຕໂຄວາ ໂຄວິດນີ້ແຫຼະ ມັນກະມີບັນຫາເນາະ ກະເລີຍວ່າໄດ້ ກະເບື້ອນວ່າໂຈະ ກະເບິ່ງສະຖານະການໄປກ່ອນ ຄວາມຈິງຄັນຊິເບິ່ງໃນ ໃນມຸມຂອງອັນ ສັນຍະລັກຂອງມັນຫັ້ນ ກະບໍ່ໄດ້ມີອີ່ຫຍັ ງດອກສຳລັບຄົນລາວເນາະ ຫາກຕ່າງແຕ່ວ່າ ອາ ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍໄດ້ ໄດ້ເຮັດ ຫຼືວ່າແນວຄິດທີ່ເຮົາໄດ້ສ້າງມັນຂຶ້ນມາຫັ້ນກະຄື ອີ່ຫຍັງກະຢ່າເນາະ ເຮົາ ເຮົາຄິດ ເວລາເຮົາເວົ້າກັບຄົນທີ່ມາເບິ່ງຜົນງານເຮົາຫັ້ນ ນະ ເຂົາກະຖາມຫຼາຍໆເທື່ອ ເຂົາກະຖາມວ່າເປັນຫຍັງຕ້ອງເອົາຄວາຍ ເປັນຫຍັງຄືບໍ່ເອົາອັນອື່ນ ເປັນຫຍັງ ແບບມັນກະຄືວ່າທຳມະດາໄປຊັ້ນນະ ເຮົາກະຄິດວ່າມັນ ມັນກະຂຶ້ນກັບມຸມມອງຂອງແຕ່ລະຄົນວ່ າ ເຈົ້າຊິເບິ່ງສິ່ງຕ່າງໆທີ່ເຈົ້າເຮັດຂຶ້ນມາຫັ້ນວ່າມັນສຳຄັນໜ້ອຍຫຼາຍຊ່ຳໃດເນາະ ຖ້າເຈົ້າໝັ້ນໃຈ ເຈົ້າຕັ້ງໃຈ ຫຼືວ່າເຈົ້າ ເຈົ້າບໍ່ອັນນ່າ ເຂົາເອີ້ນວ່າ ບໍ່ວອກແວກກັບສຽງຄົນທີ່ຈະເວົ້າຢູ່ໃນສັງຄົມຫັ້ນນະ ເຈົ້ າກໍເຮັດໄປ ຄືຂ້ອຍເຮັດໂຕຄວາຍຊີ້ແຫຼະ ຂ້ອຍກະບໍ່ໄດ້ສົນໃຈວ່າຄົນເຂົາຊິຄິດແນວໃດວ່າ ເພາະມັນເປັນງານສິລະປະ ອັນນີ້ເວົ້າໃນແງ່ຂອງງານສິລະປະເນາະ ກໍບໍ່ໄດ້ສົນໃຈວ່າເຮັດໄປແລ້ວມັນຊິດັງ ອີ່ຫ ຍັງຕ່າງໆຊີ້ ເພາະເຮົາກໍເຊື່ອວ່າ ຄົນລ້ານຄົນ ພັນ ພັນລ້ານຄົນນີ້ ມັນອາດຈະມີຈັກຄົນໜຶ່ງ ສອງຄົນ ທີ່ວ່າມັກຜົນງານຂອງເຮົາຫັ້ນນະ ເຮົາກໍພໍໃຈແລ້ວ ປະມານນີ້ຊີ້ນະ ແຕ່ວ່າປັດຈຸບັນນີ້ຖືວ່າກະຢູ່ໃນການຍອມຮັ ບໃນ ໃນລະດັບໜຶ່ງເນາະ ເວລາເຂົາເຈົ້າເຫັນຜົນງານ ຫຼືວ່າເຫັນໂຕຄວາຍໂຕນີ້ອອກໄປແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າກະຮູ້ຫັ້ນນະ ເຂົາເຈົ້າກະຍອມຮັບໃນ ໃນລະດັບໜຶ່ງ ຄັນຫາກວ່າເຂົາເຈົ້າເຫັນສັນຍະລັກຂອງໂຕນີ້ ຄວາຍແບບນີ້ຊີ້ນະ ເຂົາເຈົ້າກໍຈະຮູ້ໂລດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ອາ ຂົງເຂດພວກອັນງານສິລະປະ ຫຼືມິວຊຽມ ຢູ່ໃນຂົງເຂດອາຊີໃຕ້ ຫຼືວ່າໃນເຂດນັ້ນນ່າ ເຂດອັນອ້ອມແອ້ມເຮົາໃນອາຊຽນນີ້ເນາະ ເຂົາເຈົ້າກ ະຮູ້ຈັກວ່າ ເອີ ນີ້ແມ່ນສຸລິຍາໃດ໋ ຈາກລາວໃດ໋ ປະມານນີ້ຊີ້ນະ ອັນຢູ່ບ້ານເຮົານີ້ກໍ ວົງການມັນກໍຈະແຄບເນາະ ຄືອ້າຍຄຳຮູ້ແລ້ວວ່າ ວົງການສິລະປະບ້ານເຮົານີ້ ຄົນເຂົາເຂົ້າເຖິງໄດ້ໜ້ອຍຫຼາຍ ເພາະວ່າມັນ ອັ ນໜຶ່ງກໍຊິເປັນຍ້ອນນິໄສຂອງຄົນລາວແດ່ບໍ ຫຼືວ່າຊິວ່າຈັ່ງໃດ ບາງຄົນເຂົາຊິຄິດວ່າງານສິລະປະມັນເປັນງານຂອງຄົນຂັ້ນສູງ ປະມານນີ້ຊີ້ນະ ຄັນຖາມໃນ ອາ ສັງຄົມ ຫຼືວ່າວົງການບ້ານເຮົານີ້ ເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ຄ່ອ ຍຮູ້ຈັກຂ້ອຍດອກ ເລື່ອງວ່າເຮັດງານສິລະປະ ອີ່ຫຍັງຕ່າງໆ ກະມີແຕ່ຢູ່ໃນວົງການທີ່ວ່າຄົນເຮັດວຽກແນວດຽວກັນ ເຂົາຈັ່ງຊິຮູ້ຈັກເນາະ ແຕ່ວ່າເຮົາກໍເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຂອງ Museum ຫຼືວ່າຂອງພິພິທະພັນ ຂອງອີ່ຫຍັງ Curator ທີ່ ຢູ່ໃນຂົງເຂດເນາະ ໂດຍສະເພາະພວກຍີ່ປຸ່ນ ເກົາຫຼີ ໄທ ບໍ່ວ່າຊິສິງກະໂປບໍ່ເນາະ ທີ່ເຂົາເຈົ້າເຫັນຜົນງານເຮົາ ດຽວນີ້ກະກ້າວໄປຮອດຢູ່ອົດສະຕາລີເນາະ ເຂົາເຈົ້າເຫັນຜົນງານ ເຂົາເຈົ້າກະສົນໃຈ ຢາ ກໄດ້ງານວາງສະແດງ ຄືໂຕຫຼ້າສຸດ ໂຕກຳລັງກຽມຂອງ Bangkok Biennale ນີ້ ເຂົາເຈົ້າກໍວ່າບໍ່ໄດ້ອັນ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຮຽກຮ້ອງອີ່ຫຍັງດອກ ຂໍແຕ່ວ່າຢາກໄດ້ໂຕຄວາຍໄປວາງສະແດງຊື່ໆ ຊັ້ນນະ ເອີ ບໍ່ຕ້ອງການຜົນງານໃໝ່ ຄັນເຮັ ດຜົນງານໃໝ່ໄດ້ກໍດີ ແຕ່ວ່າຄັນບໍ່ມີຜົນງານໃໝ່ ກະເອົາພວກນີ້ແຫຼະ ເອົາຄວາຍໂຕຊຸດເກົ່ານີ້ແຫຼະໄປຈັດໄປນັ້ນນີ້ ແລ້ວກໍເຮົາກໍໃສ່ຄວາມໝາຍໃຫ້ມັນໄປວ່າ ຄວາມໝາຍຂອງຄວາຍເຮົາມັນແມ່ນອີ່ຫຍັງຊັ້ນນ ະ ມັນສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ຕາມສະຖານະການ ແຕ່ວ່າມັນຈະມີຈຸດໂຕໜຶ່ງທີ່ທີ່ຂ້ອຍຖືວ່າເປັນເປັນຈຸດຫຼັກ ຈຸດເອກຂອງມັນໄວ້ຢູ່ຫັ້ນ ປັດຈຸບັນນີ້ກໍເຮົາກໍສາມາດເວົ້າໄດ້ແຫຼະວ່າ ຄັນແມ່ນບໍ່ 2010 2011 ບໍ່ບໍ່ເຮັດໂຕນີ້ຂຶ້ນມ າຫັ້ນນະ ຊີວິດນີ້ກໍຊິບໍ່ເປັນແບບແບບນີ້ເລີຍ ກໍຖືວ່າມັນກໍໃຫ້ ໃຫ້ເຮົາຫຼາຍ ທຸກຢ່າງທີ່ວ່າທີ່ເຫັນໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນກໍມາຈາກອັນນີ້ນີ້ແຫຼະ ມາຈາກໂຕຄວາຍໂຕນີ້ນີ້ແຫຼະເນາະ ກະຄິດວ່າຍັງຍັງຊິມີຕໍ່ ຢູ່ ໃນໃນແງ່ຂອງຂອງການຈະເອົາມັນມາເປັນສັນຍະລັກຂອງງານສິລະປະຊິ້ນຕໍ່ໄປຊັ້ນນະ ກະຄືກຽມໆໄວ້ນີ້ກະຊິມີ ປີນີ້ວ່າຊິກ້າຊິໄດ້ຈັກອັນສອງອັນຊັ້ນເນາະ ມີອີກອັນໜຶ່ງເນາະ ອັນນີ້ຄິດວ່າເຄີຍແຊໃຫ້ຟັງ ແລ້ວບໍ່ ໂຕໜຶ່ງກະຕອນທີ່ເຮົາເລີ່ມນະ ປີ 2009 2010 ຫັ້ນກະແມ່ນເລີ່ມມາເປັນຜູ້ແປພາສາໃຫ້ຫັ້ນນະ ພວກທີ່ມາເຮັດເວີກຊັອບນະ ອາຈານບູບິນ ແລ້ວມານັ້ນໃຫ້ ຕອນນັ້ນກະ ກໍປັ້ນໂຕເອງອອກມາ ແລ້ວເປັນຕາຂີ້ດຽດຫ ຍັງດອກ ຮູບແຜ່ນນັ້ນນະ ແລະຂ້ອຍກໍຖືກຖືກລາວເວົ້າໃຫ້ຫັ້ນນະວ່າ ງານຂ້ອຍມັນຫ່ວຍຫັ້ນນະ ແຕ່ວ່າໂຕເອງຫັ້ນພັດມີຈຸດພິເສດອັນໜຶ່ງເນາະ ເລື່ອງຄຽດນີ້ຄຽດບໍ່ ຂ້ອຍເຊື່ອວ່າທຸກຄົນນີ້ຊິຄຽດເບີດແຫຼະ ເວລ າຢູ່ຊື່ໆຄົນມາທ້ວງຜົນງານເຈົ້າເປັນແບບນັ້ນ ເຖິງວ່າເຈົ້າຊິບໍ່ເກັ່ງຫຍັງກໍຢ່ານະ ມັນຄ້າຍໆຄືວ່າບັ່ນທອນກຳລັງໃຈຫັ້ນນະ ຮັກໃຈຕອນນັ້ນກໍຄືວ່າ ໂອເຄ ເຈົ້າຄິດວ່າມັນ ມັນຫ່ວຍ ແຕ່ຂ້ອຍຊິເຮັດ ຂ້ອຍຊິລອງຈັ ບເອົາໂຕນີ້ແຫຼະ ເອົາ ເອົາສິ່ງທີ່ຂ້ອຍເຮັດກໍຄືການປັ້ນໂຕກາຕູນໂຕນ້ອຍໆນີ້ ມາມາເຮັດເປັນງານສິລະປະເບິ່ງ ແລະອີກ 8 ປີຕໍ່ມາ ອີກ 7 8 ປີຕໍ່ມາ ລາວ ລາວບອກກັບຂ້ອຍວ່າ ກູຍອມຮັບມຶງແລ້ວວ່າຊັ້ນເນ ເອີ ແ ລະເພິ່ນຢາກຊື້ຜົນງານຂ້ອຍນະ ຕອນທີ່ເພິ່ນສອນຂ້ອຍຫັ້ນນະ ທັງໆທີ່ຜົນງານກໍຢູ່ນຳລາວຫັ້ນນະ
ຂອບໃຈທີ່ຮັບຟັງໂຄດລາວພອດແຄສ ກ່ອນຈະຈົບ EP ນີ້ ຢາກຝາກກັບບັນດາທ່ານເອົາໄວ້ວ່າ ໃນໄລຍະນີ້ພະຍາຍາມຮັກສາເນື້ອຮັກສາໂຕ ຢ່າລືມເຮັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງແພດໝໍ ແລະກະບໍ່ຕ້ອງວິຕົກກັງວົນ ໃຈຫຍັງຫຼາຍ ພະຍາຍາມເສບຂ່າວຈາກແຫຼ່ງທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະກະພໍປະມານ ບໍ່ຕ້ອງອ່ານຫຼືຟັງທຸກຢ່າງກະໄດ້ ແລະໃນໄລຍະກັກໂຕນີ້ກະພະຍາຍາມເຮັດຫຍັງທີ່ເປັນປະໂຫຍດກັບໂຕເອງ ເຊັ່ນວ່າການອ່າ ນໜັງສື ຫຼືຮຽນທັກສະໃໝ່ໆ ທີ່ເມື່ອກ່ອນເຮົາອາດຈະມີຂໍ້ອ້າງວ່າເຮົາບໍ່ມີເວລາເນາະ ຕອນນີ້ມີເວລາເຕັມທີ່ ກະພະຍາຍາມນຳໃຊ້ເວລານີ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດທີ່ສຸດ ດຽວມັນກໍຜ່ານໄປເນາະ